ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ເປັນໝໍ້ໄຟຂອງພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຄືອາຊຽນ ແລະ ມີເຂື່ອນມາກມາຍທົ່ວພື້ນແຜ່ນດິນລາວຢູ່ແລ້ວ ແລະ ກໍຍັງຈະສ້າງຂຶ້ນອີກມາກມາຍຢູ່ ເຊິ່ງວ່ າໃນປັດຈຸບັນນີ້ ທາງການລາວ ແລະ ບໍລິສັດການສ້າງເຂື່ອນອັນໜຶ່ງ ກະຕຽມສ້າງໂຮງໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແຮງສູງແມ່ນ້ຳຂອງ ທີ່ວ່າອະນຸຍາດໃນການສ້າງເຂື່ອນນີ້ຍັງບໍ່ມີເທື່ອ ແຕ່ວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ກ່ຽວກັບການ ຈະສ້າງເຂື່ອນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແມ່ນວ່າລົງໄມ້ລົງມືຄືທຳແລ້ວ ທີ່ວ່າມັນມີຢູ່ວ່າ ທ່ານສົມດີມີໄຊ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ເລື່ອງນີ້ເນາະ ອ່າ ທາງລາວກະໄດ້ມີການກຽມສ້າງໂຮງໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳຂອງຫຼວງພະບາ ງເນາະ ຕອນນີ້ກະຄືບໜ້າໄປປະມານ 80 ເປີເຊັນ ອັນນີ້ກະຊິເປັນສ່ວນໃນ ໃນສ່ວນຂອງການກຽມໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ທີ່ຊິອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ ສະຖານີໄຟຟ້າມ່ອງນີ້ເນາະ ກະຊິຂາຍໃ ຫ້ກັບທາງ ທາງໄທກັບຫວຽດນາມເປັນຫຼັກ ຫວ່າງໄວໆນີ້ເນາະ ກະມີລາຍງານວ່າ ວຽກຕຽມການກໍ່ສ້າງໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳແມ່ນ້ຳຂອງ ທາງຕອນເໜືອຂອງລາວ ກະເສັດສິ້ນໄປແລ້ວ ກະຄື 80 ເປີເຊັນ ແລະ ຄາດວ່າສິແລ້ວສົມບູນໃນເດືອນກະລະກະດານີ້ ໂດຍໂຄງການໂຮງໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳແມ່ນ້ຳຂອງ ຂະໜາດ 1460 ເມກາວັດ ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກແຂວງຫຼວງພະບາງ ທາງຕອນເໜືອຂອງລາວ 25 ກິໂລແມັດເນາະ ກ ະໄດ້ຮັບການພັດທະນາໂດຍບໍລິສັດ Luang Prabang Power ຈຳກັດ ຂອງລັດຖະບານລາວ ແລະກະບໍລິສັດ Petrovietnam Power ຂອງຫວຽດນາມເນາະ ຊິຜະລິດກະແສໄຟຟ້າຂາຍໃຫ້ໄທກັບຫວຽດນາມ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ໃນປີ 2027 ລາຍງານລະບຸວ່າ ກ ານກໍ່ສ້າງໂຮງໄຟຟ້າຂ້າງຕົ້ນນີ້ ກະຊິເລີ່ມຕົ້ນຫຼັງຈາກທີ່ລັດຖະບານອະນຸມັດກໍ່ສ້າງແລ້ວເນາະ ແຕ່ວ່າສ່ວນວຽກ ຫຼືວ່າງານທີ່ຕຽມການທັງໝົດ ກະແບ່ງເປັນການກໍ່ສ້າງຖະໜົນ ເຂົ້າໄລຍະທາງ 11 ກິໂລແມັດ ຕ ອນນີ້ກະແລ້ວໄປແລ້ວປະມານ 98 ເປີເຊັນ ຂົວຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງອີກ 500 ແມັດ ກ້າວໜ້າໄປ 41 ເປີເຊັນ ນອກຈາກນີ້ກະມີເລື່ອງຂອງການກໍ່ສ້າງທ່າເຮືອຊົ່ວຄາວ 3 ແຫ່ງ ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 115 ກິໂລໂວນ ແລະກະ 22 ກິໂລໂວ ນ ແລະກະສະຖານີໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ ກ້າວໜ້າໄປແລ້ວ 64 ເປີເຊັນ ຂະນະດຽວກັນເນາະ ຕອນນີ້ກະມີການຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍ ໃຫ້ຜູ້ເສຍສະຫຼະທີ່ດິນ ຫຼືວ່າຊັບສິນອື່ນ ໃຫ້ກັບໂຄງການນີ້ແລ້ວ ປະມານ 69 ເປີເຊັນ ທັງນີ້ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການກຽມໂຄງການທັງໝົດ ກະໄດ້ຖືກລາຍງານຕໍ່ທ່ານ ສົມພອນ ພົມວິຫານ ປະທານແນວລາວສ້າງຊາດ ເຊິ່ງເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມພື້ນທີ່ໂຄງການ ຫວ່າງໄວໆທີ່ມາ ຜ່ານມານີ້ເນາະ ຟັງເບິ່ງແລ້ວນີ້ ແມ່ນວ່າທາງການເພິ່ນບຸກເບີກ ທຸກດ້ານທຸກແນວ ກ່ຽວກັບສາຍໄຟຟ້າແດ່ ແລະກະຖະໜົນຫົນທາງ ແລະກະເຂື່ອນແດ່ ແລະ ໃນຕອນຕົ້ນໆຂອງການລາຍງານນີ້ ທ່ານເວົ້າວ່າມັນສ້າງແລ້ວ 80 ເປີ ເຊັນນີ້ ມັນ ມັນສ້າງໂຕເຂື່ອນບໍ ຫຼືວ່າສ້າງຫຍັງແລ້ວໄປແລ້ວ 80 ເປີເຊັນ ອັນນີ້ກໍຄືເປັນສ້າງ ອ່າ ໂຄງການພື້ນຖານທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ເພື່ອທີ່ຈະກຽມການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນຕໍ່ໄປເນາະ ຫຼັງຈາກທີ່ລັດຖະບານ ນີ້ ອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງ ສ້າງເຂື່ອນແລ້ວນີ້ ກໍຄືພວກນີ້ກໍຕ້ອງແລ້ວກ່ອນ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຖະໜົນຫົນທາງທີ່ ທີ່ເຂົ້າໄປຈັ່ງຊີ້ ບ້ານພັກຂອງຄົນທີ່ ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າ ເຮັດງານ ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າຖືກຫຼືບໍ່ວ່າ ທີ່ວ່າ 80 ເປີເຊັນທີ່ແລ້ ວໄປນີ້ ແມ່ນສ່ວນປະກອບ ເພື່ອວ່າຈະສ້າງເຂື່ອນ ແຕ່ວ່າເຂື່ອນນັ້ນ ຍັງບໍ່ໄດ້ລົງມືສ້າງເທື່ອ ແລະກະຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສ້າງເທື່ອ ແມ່ນບໍ ແມ່ນ ກະຄືເຂື່ອນນີ້ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສ້າງ ຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ເຂົ້າ ໃຈ ຫຼືວ່າດູເດົາໄປແນວອື່ນ ກະອາດຈະເປັນໄດ້ ຄືວ່າ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານນີ້ລະ ກໍແມ່ນວ່າເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຜູ້ເຕຂອງ ພາກລັດແນວລາວສ້າງຊາດ ວ່າຊັ້ນເຕາະ ແລ້ວກະໄດ້ຮັບຄຳລາຍງານສຸກສິ່ງສຸກຢ່າງ ແລ້ວ ກະຖະໜົນຫົນທາງກະສ້າງໄປ ສາຍຟືນສາຍໄຟກະກະຕຽມ ອັນໃດກະກະຕຽມ ບ້ານພັກບ້ານຫຍັງກະສ້າງ ແຕ່ວ່າຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສ້າງເຂື່ອນ ນີ້ກະແປວ່າ ຄັນຊິເວົ້າແລ້ວ ເພິ່ນໃຫ້ແລ້ວຕົວ ອະນຸຍາດແລ້ ວຕົວ ອັນນີ້ເນາະ ອາ ການໃຫ້ກໍ່ສ້າງນີ້ ກະຕອນນີ້ກະຍັງ ຍັງບໍ່ອະນຸຍາດເນາະ ແຕ່ວ່າ ເພາະວ່າທາງ ທາງລາວເອງ ທາງທ່ານໄຊສົມພອນ ກະໄດ້ ໄດ້ເວົ້າໃນທີ່ປະຊຸມວ່າ ໃຫ້ໜ່ວຍສຳນັກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ລາວນີ້ ໃຫ້ຮ່ວມເຈລະຈາກັບຊາດອື່ນໆ ໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງກ່ອນ ກ່ອນສິທຳການກໍ່ສ້າງໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳແຫ່ງນີ້ ແຕ່ ແຕ່ ແຕ່ວ່າ ແຕ່ ແຕ່ວ່າ ມັນ ມັນຫວນມາບ່ອນເກົ່ານີ້ ແປວ່າການສ້າງເຂື່ອນນີ້ ເຊັ່ນວ່າ ສ້າງບ້ານພັກບ້ານເຊົາ ຖະໜົນຫົນທາງ ປ້ຳກົກໄມ້ກົກຕອກ ກວາດເຕັມຕ່າງໆນີ້ ມັນ ມັນ ມັນເປັນສ່ວນປະກອບຂອງການສ້າງເຂື່ອນ ຖອກຊີມັງ ຕ້ານນ້ຳໄວ້ຫັ້ນ ອັນນີ້ມັນເປັນສ່ວນປະກອບ ໃນເມື່ອສ່ວນປະກອບ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງລົງມືເຮັດແລ້ວ ແລ້ວກະມັນກໍໝາຍເຖິງວ່າເຂື່ອນນັ້ນອະນຸຍາດແລ້ວຕົວ ຫຼືວ່າແນວໃດ ໃນສ່ວນຂອງ ຂອງເຂື່ອນ ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍທີ່ຊິອະນຸຍາດນີ້ ເຂົ້າໃຈວ່າຍັງ ຍັງບໍ່ອະນຸຍາດ ຍັງມີຂັ້ນຕອນເ ລື່ອງຂອງການສຶກສາກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລ້ວກະການຫາລືກັບປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈັ່ງໄທ ຈັ່ງກຳປູເຈຍ ຫວຽດນາມ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອັນນີ້ເພິ່ນກະມີການສັ່ງ ສັ່ງໃຫ້ ເຈລະຈາຫາລືກັນ ກັນກ່ອນຢູ່ ແຕ່ຈັ່ງ ໃດກໍຕາມເນາະ ເມື່ອໂຄງສ້າງພື້ນຖານອຳນວຍຄວາມສະດວກພວກນີ້ແລ້ວໆເນ່ຍ ຄາດວ່າບໍ່ໄວກະຊ້າເນ່ຍ ຈະຕ້ອງສ້າງຢູ່ດີແຫຼະເນາະ ອືມ ກໍໝາຍເຖິງວ່າເພິ່ນເລີ່ມສ້າງແລ້ວ ແຕ່ວ່າຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາ ດ ແຕ່ວ່າບັດຮອດເມື່ອສິໃຫ້ອະນຸຍາດແລ້ວ ແປວ່າໃຫ້ແມ່ນບໍ່ ດູເດົາໄວ້ກໍຊິເປັນຈັ່ງຊັ້ນແຫຼະເນາະ